ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ໄຊຍາ ແລະ ອຸ່ນແກ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຊາວບ້ານເມືອງໄຊບູລີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກິ່ນເໝັນຈາກໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນ ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ເອກະຊົນຂຸດຄົ້ນ ແຮ່ເຫຼັກຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຈີນຈຳກັດ ເພີ່ມທ່ຽວຂຶ້ນເປັນ 12 ທ່ຽວ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຕົກຈາກທ້າຍລົດ ບາດເຈັບ 8 ຄົນ ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ຕໍ່ໄປເປັນລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນຂອງບໍລິສັດລາວ TTL ພັດທະນາຄົບວົງຈອນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານມະນີລາດ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງເປັນຂອງນັກລົງທຶນຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຊາວບ້ານໃກ້ຄຽງ ເລື່ອງສົ່ງກິ່ນເໝັນ ປ່ອຍນ້ຳເສຍລົງສູ່ແມ່ນ້ຳທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ມີປາຕາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ນອກຈາກນີ້ການຜະລິດພາຍໃນໂຮງງານຍັງສົ່ງສຽງດັງລົບກວນຊາວບ້ານໃນ ຍາມກາງຄືນເວລານອນ ມາໄດ້ປະມານ 2 ເດືອນແລ້ວ ພາຍຫຼັງໄດ້ເລີ່ມຜະລິດຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະຈິກາ ປີ 2023 ມາຮອດວັນທີ 16 ມົກກະຣາ ປີ 2024 ນີ້ກໍຍັງສົ່ງກິ່ນເໝັນຢູ່ ດັ່ງຊາວບ້ານບ້ານມະນີລາດ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເ ຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 16 ມົກກະຣານີ້ວ່າ ເພາະວ່າເຂົາຫາກະຜະລິດມາໄດ້ 2 ເດືອນ ລະກະເໝັນເລີຍ ຂອງໂຮງງານຫວຽດ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍມັນຈະມີກິ່ນກັບສຽງ ກາງຄືນນອນເຂົາກໍນອນບໍ່ໄດ້ ປະຊາຊົນໃກ້ຄຽງຫັ້ນ ສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ລະບົບຫາຍໃຈໂດຍຕົງ ລະກະສິ່ງແວດລ້ອມ ມັນກະກະທົບຄົນທີ່ຢູ່ໃຕ້ນ້ຳນັ້ນແຫຼະ ປານີ້ມັນກໍຕາຍເດ ເໝັນຄັກແຮງ ເໝັນແບບຢາກຮາກອອກເລີຍ ແຖວວັດແຖວຫຍັງ ປະຊາຊົນຢູ່ບໍ່ໄດ້ດຽວນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍເດືອດຮ້ອນໝົດ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ໂດຍສະເພາະວັດທັນໃຈໃນເຂດບ້ານມະນີລາດ ທີ່ຕິດກັບໂຮງງານດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ທັງກິ່ນເໝັນ ສຽງ ຝຸ່ນລະອອງ ເຖິງແມ່ນວ່າພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງໄຊບູລີ ໄດ້ລົງມາກວດກາໂຮງງານຫວ່າງມໍ່ໆນີ້ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ທາງໂຮງງານດັ່ງກ່າວແກ້ໄຂແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນດີຂຶ້ນເທື່ອ ວັດມັນຕິດກັນເລີຍກັບໂຮງງານ ເພິ່ນກະມີດັງຄື ກັບຊຸເຮົາ ເພິ່ນກໍເໝັນ ເພິ່ນລົງມາແລ້ວ ແຕ່ວ່າເພິ່ນເອົາຂໍ້ມູນຂຶ້ນໄປ ລະກະມີລະຂະເຈົ້າເຮັດບົດບັນທຶກວ່າມັນຊິແກ້ໄຂ ແຕ່ວ່າກໍກະຍັງບໍ່ມີການແກ້ໄຂຫັ້ນ ກະມີມາກສຽງປະຊາຊົນຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ຊາວບ້ານມະ ນີລາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນຫວຽດນາມດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງກິ່ນເໝັນເນົ່າ ຂີ່ລົດຜ່ານກາງເວັນນີ້ກໍເໝັນແຮງ ຍາມລົມ ພັດໄປກໍເໝັນໄປທາງຂົວເຊບັ້ງໄຟ ສ່ວນຄົນທີ່ຢູ່ເຮືອນໃກ້ຄຽງໂຮງງານເກືອບຢູ່ບໍ່ໄດ້ ເພາະສະພາບອາກາດບໍ່ດີ ໂດຍສະເພາະໃນຍາມກາງຄືນກໍຈະເລີ່ມໜັກ ແລະ ທາງໂຮງງານດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດວຽກບໍ່ ຢຸດເຊົາ ເຊິ່ງການຜະລິດ

ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານໃນເຂດບ້ານມະນີລາດກ່າວວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ທາງລຸ່ມເຂດບ້ານມະນີລາດ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ ໂດຍສະເພາະເຮືອນທີ່ຢູ່ໃກ້ໂຮງງານ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກກ ວ່າເຂດຂ້າງເທິງ ເຫັນຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ ຮ້ານອາຫານບາງແຫ່ງໂຊນຕອນລຸ່ມເປີດແທບບໍ່ໄດ້ ມີກິ່ນເໝັນແຮງ ເຮັດທາງເທິງນີ້ບໍ່ເປັນຫຍັງ ມັນຢູ່ເທິງເດ້ ມັນກໍບໍ່ມີກິ່ນ ພວກຢູ່ລຸ່ມມັນກໍມີຜົນກະທົບ ເຮົາກາຍໄປ ແລ້ວເຂົາເວົ້າວ່າທາງລຸ່ມນະ ຂາຍອາຫານບໍ່ໄດ້ ມັນເໝັນຢູ່ທາງລຸ່ມນະ ມັນເປັນແບບເຂົາເຈົ້າໝັກແປ້ງໝັກຫຍັງ ຄືບົ່ວເຂົ້າປຸ້ນນີ້ນະ ແລ້ວມັນເໝັນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າຮ້ານອາຫານດອກ ເຮືອນຄົນແມ່ນຫຍັງກໍຢູ່ໃນ ຫັ້ນຄືກັນນີ້ແຫຼະ
ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບຄະນະທີມງານຂັ້ນເມືອງ ຂັ້ນບ້ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງໄຊບູລີ ກໍໄດ້ລົງພົບທ່ານ ຟານເທເລື່ ອງ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນລາວ TTL ພັດທະນາຄົບວົງຈອນ ໃນວັນທີ 10 ມົກກະລາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ເພາະການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຈັດການບໍ່ໄດ້ ເປັນຕົ້ນມີກິ່ນເໝັນ ຈາກການຜະລິດ ມີບັນຫາຝຸ່ ນລະອອງໃນເວລາຂົນສົ່ງ ແລະ ມີສຽງດັງໃນການຜະລິດຍາມກາງຄືນ ດັ່ງນັ້ນ ທາງຄະນະກຳມະການຕິດຕາມກວດກາຕົວຈິງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຮງງານ ແນະນຳ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກເພີ່ມຕື່ມ ເນັ້ນໃ ຫ້ໂຮງງານເຮັດທຸກວິທີທາງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳເສຍທີ່ບໍ່ທັນບຳບັດ ໄຫຼລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ແລະ ໃຫ້ໂຮງງານປົກປິດອ່າງນ້ຳເສຍອ່າງທີ 2 ເຊິ່ງເປັນອ່າງທີ່ສົ່ງກິ່ນເໝັນ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 1 ເດືອນ ແລະ ຈະ ມີນັກວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ລົງກວດກາອີກເທື່ອໜຶ່ງ ກ່ອນຈະເປີດຜະລິດຢ່າງເປັນທາງການ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວວ່າ ທາງໂຮ ງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນດັ່ງກ່າວ ກໍກຳລັງແກ້ໄຂ ກິ່ນເລີ່ມບໍ່ມີແລ້ວ ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ມີນ້ຳເສຍໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນ້ຳທຳມະຊາດ ກໍຍ້ອນວ່າທໍ່ສົ່ງບຳບັດແຕກ ທາງໂຮງງານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ
ທໍ່ທີ່ວ່າດູດຈາກໂຮງງານຂຶ້ນໄປບຳບັດ ແລ້ວມັນແຕກ ມັນເປັນອຸປະຕິເຫດ ບໍ່ແມ່ນເຂົາຈົງໃຈທີ່ວ່າເອົາລົງ ມັນໄຫຼໄປມັນຮອດຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າເຫັນກ່ອນນະ ທາງການເມືອງເຂົາຍັງກໍເບິ່ງ ຢູ່ເນາະ ໄປລົງໄປແນະນຳໃຫ້ເຂົາແກ້ໄຂ ເຂົາເຈົ້າເຮັດ ອ່າງທີ 1 ເຂົາອັດແລ້ວ ແລ້ວອ່າງທີ 2 ກໍເລີ່ມອັດມື້ນີ້ ກິ່ນມັນກໍເລີ່ມບໍ່ມີແລ້ວ ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນລາວ TTL ພັດທະນາຄົບວົງຈອນ ຈຳກັດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂ ດບ້ານມະນີລາດ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນແບບທົດລອງ ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະຈິກາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສົມບູນແບບ 100 ເປີເຊັນ ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັ ນຕົ້ນ ແມ່ນຜະລິດເພື່ອຈຳໜ່າຍ ແລະ ສົ່ງອອກສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສ່ວນດ້ານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງໂຮງງານ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຍັງມີສິ່ງທີ່ຈັດການໄດ້ ແລະ ຈັດກາ ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ ໃນປະຈຸບັນທາງການໃຫ້ແກ້ໄຂໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 1 ເດືອນ
ລັດຖະບານລາວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ ວັງຕັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ເຫຼັກ ຢູ່ເຂດບ້ານທົ່ງໄກ່ໂອກ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໃນເນື້ອທີ່ປະມານ 2.5 ກິໂລຕາແມັດ ການເຊັ ນສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມົກກະລາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງອັດຕ ະປື ຍັງບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໄດ້ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງການຂຸດຄົ້ນຢູ່ເທິງພູ ແລະ ກໍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊາວເມືອງຊານໄຊທ່ານໜຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ໄກເຕີບ ປະມານ 100 ປາຍພຸ້ນລະ ເຂົາຂຸດຄົ້ນ ອັນໃດບໍ່ເຫຼັກຫັ້ນນະ ຢູ່ເທິງພູພຸ້ນ ຕອນນີ້ມັນກໍມີຜົນກະທົບ ເອີ ທີ່ເປັນພວກ ເອີ ກ່ຽວກັບ ເອີ ບໍ່ເຫຼັກເນ້ ເຂົາຈະໃສ່ອັນໃດນໍ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ນຳເຂົາຫັ້ນນະ ມັນກໍມີແນ່ນອນຜົນກະທົບ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກ ຢູ່ເຂດບ້ານທົ່ງ ໄກ່ໂອກ ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການແລ້ວ ແຕ່ຊາວບ້ານກໍຍັງບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຊາວເມືອງຊານໄຊອີກທ່ານໜຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ແມ່ນໆ ເຂົາອັນນັ້ນ ເຮັດຂຸດຄົ້ນເດ້ ໃກ້ໄກພູ ຢູ່ຮ ອດໄກເຕີບ ໂອ້ຍ ຍ່າງ ຍ່າງເຕັມມື້ພຸ້ນແຫຼະ ໄກເດ້ ປະມານມື້ໜຶ່ງພຸ້ນແຫຼະໄປ ຈັ່ງວ່າເດີ້ ບໍ່ໄດ້ຮູ້ ບໍ່ໄດ້ໄປ ບໍ່ໄດ້ໄປ ເຮົານະ ການຂຸດຄົ້ນເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັດລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນ ເ ຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງຊານໄຊທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ແມ່ນ ມີ ມີ ມີ ກຳລັງເປີດໃໝ່ໆ ມັນຊິເຂົ້າມາແລ້ວ ມັນຊິກະທົບຫຍັງກັບປະຊາຊົນ ກັບຊີວິດວິຖີການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເນາະ ເວົ້າເ ລື່ອງຄວາມກະທົບນີ້ ອາດຈະມີ 70% ຂຶ້ນເມືອພຸ້ນແຫຼະ ເວົ້າເລື່ອງປະເພດສັດລ້ຽງນີ້ກໍຫຼາຍຢູ່ ຢູ່ຫັ້ນ ບໍລິສັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຍັງບໍ່ທັນເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ເ ຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ານໜຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ໂອ້ ຕົ້ນປີຫັ້ນ ເຮົາບໍ່ທັນໄດ້ຮັບແຈ້ງຫຍັງມາເທື່ອນະ ເພິ່ນອັນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນເພິ່ນແຈ້ງມາເທື່ອເດີ້ ວ່າເພິ່ນຊິຮັບວຽກຫຍັງ ເຈົ້າ ຄັນໄດ້ຍິນເພິ່ນບອກ ວ່າ ປະໃຫ້ ປະກາດໃຫ້ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສສຊ ບາງທ່ານ ກໍໄດ້ມີການອະພິປາຍຄັດຄ້ານເລື່ອງການໃຫ້ສຳປະ ທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຢູ່ປະເທດລາວ ທ່ານ ສີຄຳ ບຸນວິໄຊ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ກ່າວຕອນໜຶ່ງວ່າ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຈັ່ງຊີ້ ຕົວຈິງແລ້ວນີ້ມັນຜ່ານມານີ້ ມັນຖືວ່າ ການລົງທຶນຫັ້ນແບບທີ່ວ່າບໍ່ ໄດ້ອັນນ່າ ເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ມີແຕ່ວ່າເບື້ອງລັດແຕ່ເຮົານີ້ເຫັນດີວ່າ ໄປຂຸດຄົ້ນກໍໄປຂຸດຄົ້ນ ສະນັ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມານີ້ມີຜົນກະທົບຫຼາຍ ຖືວ່າປະຊາຊົນນີ້ມີຜົນເສຍຫາຍໜັກໜ່ວງ ທົ່ວແຂວງອັດຕະປື ມີປະມານ 50 ບໍລິສັດ ເຂົ້າມາຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ເກືອບ 3,000 ກິໂລຕາແມັດ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ວິທະຍາ ພົມມະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງອັດຕະປື ໃນປີ 2022
ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່
ໃນວັນທີ 22 ມົກກະລາ ປີ 2024 ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຈີນ ໄດ້ເພີ່ມຖ້ຽວລົດໄຟພາຍໃນປະເທດ ເປັນຈຳນວນສູງສຸດ 12 ຖ້ຽວຕໍ່ມື້ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຕ້ອນຮັບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ແຕ່ກາ ນປັບຂຶ້ນຈຳນວນຖ້ຽວ ກໍເລີ່ມແຕ່ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປຮອດສະຖານີຫຼວງພະບາງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ກາຍສະຖານີຫຼວງພະບາງ ຂຶ້ນໄປ ກໍຍັງມີຈຳນວນຖ້ຽວຄືເກົ່າ ດັ່ງພະນັກງານຈອງປີ້ລົດໄຟ ກ່າວຕໍ່ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 22 ມົກກະລານີ້ວ່າ ອ່າ ຈາກວຽງຈັນໄປຫຼວງພະບາງແມ່ນເພີ່ມຈາກ 5 ເປັນ 6 ອ່າ ຫຼວງພະບາງມັນຈະມີເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 10 ໂມງປາຍ ຈົນຮອດ 8 ໂມງ ອ່າ ຕອນ ຕອນແລງ ລາຄາດຽວນີ້ແມ່ ນ 300 ປາຍ ຈຳເພາະຖືກຊັ້ນສອງ
ສ່ວນຜູ້ປະກອບການຮັບຈອງປີ້ລົດໄຟລາວຈີນ ປະຈຳສະຖານີນາເຕີຍ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ກ່າວວ່າ ສຳລັບຢູ່ສະຖານີນາເຕີຍ ເຊິ່ງຢູ່ກາຍສະຖານີຫຼວງພະບາງຂຶ້ນມານັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ມີການເພີ່ມຖ້ຽວລົດໄຟເທື່ອ ຍັ ງມີລົດໄຟພຽງແຕ່ 2 ຖ້ຽວ ແບບໄປ ແລະ ກັບຄືເກົ່າ ມີແຕ່ປັບປ່ຽນເວລາລົດໄຟອອກ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ສອງຖ້ຽວນີ້ກໍມີຄືເກົ່າເລີຍ ແຕ່ວ່າມັນຊິເລື່ອນເວລາຊື່ໆ ຈາກສາມໂມງມາປ່ຽນສີ່ໂມງ ບໍ່ໄດ້ເພີ່ມລາຄາປີ້ ມີແຕ່ເລື່ອນເວລາໂມງຂຶ້ນຊື່ໆ ອອກເຊົ້າມາເປັນອອກສວາຍ ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟລາວຈີນຫຼາຍຄົນກໍມີຄວາມເຫັນວ່າ ການທີ່ມີການເພີ່ມຖ້ຽວລົດໄຟຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້ນັ້ນ ກໍເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແຕ່ ຫຼາຍຄົນຢາກໃຫ້ມີການປັບລາຄາຄ່າປີ້ໂດຍສານຫຼຸດລົງ ເພື່ອທີ່ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ຜູ້ໂດຍສານທົ່ວໄປ ໃນສະພາບເງິນເຟີ້ ແລະ ເສດຖະກິດຝືດເຄືອງໃນເວລານີ້ ເພາະລາຄາປີ້ລົດໄຟທີ່ນຳໃຊ້ໃນ ປັດຈຸບັນ ກໍຖືວ່າລາຄາແພງ ຖ້າທຽບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວ ແລະ ໃຫ້ເພີ່ມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນຂະບວນລົດໄຟຫຼາຍກວ່ານີ້ ດັ່ງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟລາວຈີນກ່າວວ່າ
ມັນກະແພງຂຶ້ນແດ່ຫັ້ນແຫຼະ ຄັນວ່າເອົາຕາມຫຼັກການຂອງເງິນເຟີ້ຂຶ້ນມາຫັ້ນນະ ໃນສ່ວນຕົວເຮົາກະຄັນຕາມທີ່ເປັນລາຄາເກົ່າມັນກໍຍັງໂອເຄຢູ່ຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າຢາກໃຫ້ມັນເພີ່ມແບບ option ອື່ນຫຼາຍກວ່າ ທີ່ວ່າຢາ ກໃຫ້ເພີ່ມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍກວ່ານະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟລາວຈີນອີກນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍຄົນຢາກໃຫ້ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຈີນຈຳກັດ ປັບຄ່າປີ້ໂດຍສານກໍຕາມ ແຕ່ໃນຄວາມ ເປັນຈິງແລ້ວ ກໍຖືວ່າຍາກທີ່ສຸດ ເພາະທາງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ມີແຕ່ປັບລາຄາປີ້ໂດຍສານຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ສຳລັບໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວນີ້ ກໍອາດຈະປັບຄ່າໂດຍສານລົງຕື່ມ ເນື່ອງຈາກເປັນທີ່ ຮູ້ກັນດີວ່າ ບໍລິສັດຈີນມັກຄິດແຕ່ພຽງຜົນກຳໄລໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ລົດໄຟລາວຈີນຫວາ ປີ້ລົດໄຟຕອນນີ້ຂຶ້ນໃໝ່ແລ້ວໃດ໋ ຈີນເນາະ ຈີນຖືຮຸ້ນເນາະ ມັນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບວ່າປີທ່ອງທ່ອກທ່ອງທ່ຽວ ຂ້ອຍ ຊິລົດລາຄາໃຫ້ ບໍ່ ປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ມີໂປຣໂມຊັນມີຫຍັງເລີຍ ທາງດ້ານຜູ້ຮູ້ ແລະ ຕິດຕາມເລື່ອງການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ກໍເຊື່ອວ່າສຳລັບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ນີ້ ກໍເຊື່ອວ່າບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຈີນຈຳກັດ ຈະບໍ່ມີກ ານປັບລາຄາປີ້ໂດຍສານລົດໄຟລົງແນ່ນອນ ແລະ ອາດຈະມີການປັບຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ ຍ້ອນວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວຈະເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮົາເບິ່ງນີ້ໜ້າຈະບໍ່ໄດ້ປັບໃດ໋ ເພາະວ່າເຂົ າເຈົ້າກໍເປັນປີທ່ອງທ່ຽວ ເຂົາເຈົ້າແຮງຢາກພາຄົນມາທ່ຽວຊັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າກໍຕ້ອງການເງິນຕ່າງ ເພາະວ່າເງິນລາວມັນອ່ອນຄ່າລະ ເຂົາເຈົ້າກໍເລີຍໜ້າຈະຂຶ້ນລາຄາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ ຈີນຈຳກັດ ກ່າວວ່າ ສຳລັບໃນປີນີ້ທາງບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ມີແຜນຫຼຸດລາຄາປີ້ໂດຍສານລົດໄຟ ແຕ່ຈະມີການປັບລາຄາປີ້ໂດຍສານຂຶ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີລາຍລະອຽດວ່າຈະປັບຂຶ້ນໃນອັດຕາເທົ່າໃດ ແລະ ເລີ່ມປັບໃນເດືອນ ໃດ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ
ອັນນັ້ນຈະປັບຂຶ້ນອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ ບໍ່ທັນອອກເປັນທາງການເທື່ອວ່າຊິປ່ຽນເລີ່ມມື້ໃດ ແຕ່ວ່າເລີ່ມມື້ນີ້ນີ້ ຖ້ຽວທຳອິດສິບໂມງເນາະ ຖ້ຽວທີສອງໜຶ່ງໂມງ ແລ້ວກະມີສອງໂມງ ຫົກໂມງ ເຈັດໂມງ ແປດໂມງແລງ ສຳລັ ບຕາຕະລາງແລ່ນລົດໄຟລາວຈີນແບບໃໝ່ນີ້ ໄດ້ເພີ່ມຖ້ຽວລົດໄຟຂຶ້ນເປັນສູງສຸດແບບ 12 ຖ້ຽວຕໍ່ມື້ ສະເພາະແຕ່ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະຖານີວັງວຽງ ແລະ ສະຖານີຫຼວງພະບາງ ໃນນີ້ ສະຖານີວັງວຽ ງຖືວ່າເປັນສະຖານີທີ່ມີຖ້ຽວລົດໄຟເຂົ້າອອກຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈຳນວນ 12 ຖ້ຽວ ຮອງລົງມາສະຖານີຫຼວງພະບາງ ຈຳນວນ 9 ຖ້ຽວ ແລະ ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 6 ຖ້ຽວ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດທາງລົ ດໄຟລາວຈີນຈຳກັດ ສ່ວນລາຄາປີ້ໂດຍສານລົດໄຟລາວຈີນປັດຈຸບັນ ຍັງໃຊ້ໃນອັດຕາດຽວກັນກັບການປັບເທື່ອຫຼ້າສຸດ ເມື່ອວັນທີ 1 ພຶດສະຈິກາ ປີ 2023 ໂດຍປັບຂຶ້ນຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງເງິນກີບກັບເງິ ນຢວນ ເປັນຕົ້ນຂະບວນລົດໄຟ EMU ພາຍໃນປະເທດ ບ່ອນນັ່ງຊັ້ນ 2 ຈາກສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາສະຖານີຫຼວງພະບາງ ຖືກປັບຂຶ້ນເປັນລາຄາ 333,000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ຖ້ຽວ ຈາກລາຄາເກົ່າ 275,000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ຖ້ຽວ ແລະ ຂ ະບວນລົດໄຟ EMU ສາກົນ ບ່ອນນັ່ງຊັ້ນ 2 ຈາກສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາສະຖານີຄຸນໝິງ ປະເທດຈີນ ຖືກປັບຂຶ້ນເປັນລາຄາ 1 ລ້ານ 6 ແສນ 26 ພັນກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ຖ້ຽວ ຈາກລາຄາເກົ່າ 1 ລ້ານ 3 ແສນ 55 ພັນກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ ຖ້ຽວ ໂດຍທຸກລາຄາແມ່ນຍັງບໍ່ລວມຄ່າທຳນຽມປີ້
ໃນເວລາປະມານ 17 ໂມງ ຂອງວັນທີ 19 ມົກກະລາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຈຳນວນ 8 ຄົນ ຕົກຈາກທ້າຍລົດກະບະນຳທ່ຽວ ກະທົບກັບພື້ນທາງ ຍ້ອນຫົວຕຳກັບຄານກັ້ນຄວາມສູ ງລົດ ຢູ່ສົ້ນຂົວແດງ ເຂດບ້ານຫ້ວຍສະເຫງົ້າ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບບາດເຈັບໜັກສົມຄວນ ສ່ວນຫຼາຍບໍລິເວນເທິງໜ້າ ແລະ ເທິງຫົວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພນາງໜຶ່ງຢູ່ເມືອງວັງ ວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 22 ມົກກະລາ 2024 ວ່າ ຫຼາຍຄົນບອກບໍ່ຄືກັນ ບາງຄົນກໍວ່າເຂົາປີນຂຶ້ນຫຼັງຄາລົດ ເພາະວ່າບາດແຕ່ລະຄົນຫັ້ນ ມັນຢູ່ບໍລິເວນ ຢູ່ແຕ່ບໍລິເວນຫົວ ຢ້ານແຕ່ເຂົາປີນທ າງຫຼັງ ທາງຫຼັງບ່ອນຈັບ ຢ້ານເຂົາຢືນທາງຫຼັງຫັ້ນ ເພາະວ່າມັນກາຍແຕ່ຫົວໄປໜ້ອຍດຽວໜຶ່ງ ບອກວ່າເຂົາປີນຂຶ້ນເທິງ ທຳມະດາຄັນປີນຂຶ້ນເທິງຫັ້ນ ບາດມັນຕ້ອງຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ບໍ່ຊັ້ນມັນຕ້ອງກະທົບຫົວ ແລ້ວມັນ ລົງໝົດໂຕເລີຍ ຄັນຕຳໂຕນັ້ນລົງ ແລ້ວມັນຕຳແຕ່ບໍລິເວນຫົວ ສັງເກດເບິ່ງໂລດ ຄົນເຈັບແຕ່ລະຄົນ ມັນເຈັບແຕ່ບໍລິເວນຫົວ ກາຍໃບຫູໄປໜ້ອຍດຽວ ຢ້ານແມ່ນຢືນຢູ່ທາງຫຼັງ ແລ້ວເຂົາຈ່ອງກັນລົງ ສັນນິຖານແບ ບນັ້ນ ນັກທ່ອງທ່ຽວກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີສັນຊາດສະຫະລັດອາເມລິກາ 4 ຄົນ ແລະ ສັນຊາດຢູເຄຣນ 4 ຄົນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພມູນນິທິ 1623 ເມືອງວັງວຽງ ໄດ້ປະຖົມພະຍາບານເຂົາເຈົ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ສົ່ງເຂົາເ ຈົ້າໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພນາງນີ້ ກ່າວເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຂອງກໍລະນີການເກີດອຸບັດຕິເຫດນີ້ວ່າ ປັດຈຸບັນໄດ້ມີການສົ່ງຜູ້ກ່ຽວທັງ 8 ຄົນ ໄປຍັງໂຮງໝໍທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ທັນຮັບຊາບລາຍລະອຽດວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກສົ່ງໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍໃດ ຜູ້ປະກອບການລົດນຳທ່ຽວຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າໄດ້ຮັບຊາບຂ່າວດັ່ງກ່າວແລ້ວ ແລະ ຄາ ດວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວກໍອາດຈະຢູ່ໃນສະພາບມຶນເມົາ ຍ້ອນໄດ້ດື່ມເຫຼົ້າເບຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກກ່ຽວຄຶກຄະນອງ ໄປຢືນຢູ່ທ້າຍລົດກະບະ ຈົນເກີດອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ ຜູ້ປະກອບການຄົນນີ້ກ່າວວ່າ ຢູ່ສົ້ນຂົວແດງຫັ້ ນນະ ລົດຮຸນໄດແກ່ອັນກົງເບັງ ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຂະເຈົ້າກິນເຫຼົ້າເມົາ ແລ້ວກະເຈົ້າ ມັນບໍ່ສົນໃຈຫຍັງນາ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ເຄີຍເຈີເດີ້ ຄັນ ຄັນຂຶ້ນໄປ ຄັນເຮົາເຫັນ ເຮົາກະຮ້າຍໃຫ້ນະ ເຮົາບໍ່ໃຫ້ຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ຊາວບ້ານຜູ້ ເຫັນເຫດການນາງໜຶ່ງ ກ່າວເຊັ່ນດຽວກັນວ່າ ລົດທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດແມ່ນເປັນລົດກະບະແກ່ເຮືອ ແລະ ກົງເບັງ ສຳລັບໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວລ່ອງມາຕາມນ້ຳຊອງໃນຍາມແລງ ເຊິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດ ຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວກຸ່ມນີ້ໄປລ່ອງກົງເບັງແລ້ວ ດັ່ງນາງກ່າວວ່າ ເປັນລົດຮຸນໄດ ລົດຮຸນໄດ ແລ້ວເຂົາໄປເຮັດ ອັນ ຫຼັງຄາໃສ່ທາງຫຼັງຫັ້ນນະ ມັນເປັນລົດແກ່ເຮືອຫັ້ນນະ ເຂົາກຳລັງຂີ່ລົດກັບຄືນມາ ເພາ ະວ່າພວກນີ້ເຂົາກຳລັງ ອັນ ໄປລ່ອງກົງເບັງ ຂາກັບ ແລ້ວເຂົາກຳລັງກັບມາ ກຳລັງຂີ່ຂຶ້ນມາທາງນັ້ນ ນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າມາປັບປຸງຂະຫຍາຍຂົວແດງຂ້າມນ້ຳຊອງ ແລະ ເຮັດໃ ຫ້ຂົວນີ້ມີຄວາມແຂງແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນປັດຈຸບັນຂົວດັ່ງກ່າວເປັນຂົວພຽງແຕ່ແຫ່ງດຽວ ຂອງເມືອງວັງວຽງທີ່ລົດໃຫຍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້ ອີກທັງກໍເປັນຂົວທີ່ແຄບ ບໍ່ສາມາດແລ່ນລົດສວນທາງກັນໄດ້ ໃນຂະ ນະທີ່ຂົວໄມ້ຢູ່ໃຈກາງເມືອງວັງວຽງກໍເປ່ເພຫຼາຍ ໂດຍສາມາດສັນຈອນໄດ້ສະເພາະແຕ່ລົດຈັກ ແລະ ລົດຖີບເທົ່ານັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳປະເທດລາວ ຍານາງໜຶ່ງ ເຊິ່ງບໍ່ປະ ສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການເກີດອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວເທື່ອ ເຊິ່ງຖ້າສະຖານທູດໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຜູ້ປະສົບເຫດບໍ່ມີຍາດພີ່ນ້ອງຢູ່ລາວ ສະຖານທູດກໍຈະຊ່ວຍປະສານ ແລະ ໃ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພົນລະເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ດັ່ງຍານາງກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ເຮົາຍັງ ຄືເຈົ້າ ເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບເທື່ອເດີ້ ນັ້ນລະຈະຕ້ອງ ເອີ ໃນກໍລະນີທີ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ມີ ເອີ ໃຜຢູ່ລາວເນາະ ກໍ ແມ່ນຕິດຕໍ່ຫາສະຖານທູດ ໃນໄລຍະເດືອນມົກກະລາ 2024 ນີ້ ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ການລັກຊັບຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດ ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ຫຼາຍຄັ້ງ ເປັນຕົ້ນໃນວັນທີ 2 ມົກກະລາ 2024 ມີເຫດກາ ນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດຄອບຄົວໜຶ່ງ ຖືກໂຈນຜູ້ຊາຍ 2 ຄົນ ຂີ່ລົດຈັກສີດຳດຶງກະເປົາ ລະຫວ່າງທາງທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ກຳລັງຂີ່ລົດຖີບຈາກໂຮງແຮມໃນໂຕເມືອງວັງວຽງ ໄປທ່ຽວຖ້ຳປູຄຳ ບ້ານນາທອງ ເມືອງ ວັງວຽງ ເຮັດໃຫ້ຊັບສິນສູນຫາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ປະກອບມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ ເງິນສົດ 100 ໂດລາ ແລະ 50 ຢູໂຣ ບັດ ATM 2 ໃບ ແລະ ໜັງສືຜ່ານແດນ 4 ຫົວ ໃນວັນທີ 3 ມົກກະລາ 2024 ກໍເກີດອຸບັດຕິເຫດ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ຂີ່ ລົດບັກກີ້ ເສຍຫຼັກປີ້ນລົງຂ້າງທາງ ຢູ່ບ້ານນາລອງກວາງ ເມືອງວັງວຽງ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນດັ່ງກ່າວເສຍຊີວິດ ເຊິ່ງກໍໄດ້ມີການສົ່ງສົບໄປຍັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຕິດຕໍ່ຄອບຄົວໃນການສົ່ງສົບກັ ບຄືນປະເທດ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ບຸລິມະສິດສົ່ງເສີມ ແລະ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ນີ້ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບລົງໄປນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະ ຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານ
ບັນຫາຢາເສບຕິດຢູ່ປະເທດລາວ ຍັງບໍ່ຫຼຸດລົງພໍເທົ່າໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານຈະຖືເອົາເປັນວາລະແຫ່ງຊາດມາໄດ້ 3 ປີແລ້ວກໍຕາມ ຈຳປາທອງມີລາຍງານ ໃນໄລຍະ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຄືແຕ່ປີ 2021 ເຖິງປີ 2023 ເຊິ່ ງທາງການລາວໄດ້ປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໄດ້ຈັບພວກຄ້າ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖ ະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ເມື່ອວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2023 ວ່າ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ຈັບພວກຄ້າ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ

ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນ 7 ປີ 2021 ມາເຖິງເດືອນ 6 ປີ 2023 ນີ້ ໃນທົ່ວປະເທດພວກເຮົາສາມາດມ້າງຄະດີຢາເສບຕິດທັງໝົດໄດ້ 9,516 ເລື່ອງ ຈັບຜູ້ທີ່ຖືກຫາໄດ້ 13,941 ຄົນ ໃນນັ້ນມີຜູ້ຍິງ 1,588 ຄົນ ກໍບວກກັບພາກສ່ວນນັກໂທດທີ່ຖືກຕັດສິນຫຍັ ງແລ້ວ ໃນທົ່ວປະເທດນີ້ ມີຄົນນອນຢູ່ໃນຄຸກປະມານ 30,000 ກວ່າຄົນໃນປັດຈຸບັນ ອັນນີ້ເວົ້າແຕ່ຢາເສບຕິດນີ້ມີຢູ່ 13,000 ກວ່າຄົນແລ້ວ ໃນນີ້ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ 283 ຄົນ ມີຜູ້ຍິງ 17 ຄົນ
ເຖິງແມ່ນທາງການລາວຈະປະກາດວ່າຈັບພວກຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດປະເພດຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄືທີ່ວ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍບໍ່ເຫັນວ່າບັນຫາຢາເສບຕິດຢູ່ປະເທດລາວຈະຫຼຸດລົງພໍເທົ່າໃດ ເຊິ່ງ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ໄປອີກເຖິງປີ 2025 ຂ່າວວ່າ ການຈັບກຸມຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລຽນຕິດ ຢູ່ຫຼາຍແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ມີຊາຍແດນທາງນ້ຳຕິດກັ ບລັດສານ ປະເທດພະມ້າ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງຜະລິດຢາເສບຕິດໃຫຍ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ຖາມໄປຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຜູ້ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງທ່ານໜຶ່ງ ໄດ້ຮູ້ວ່າການປາບປາມຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຕາມວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຮັ ດໃຫ້ສາມາດຈັບກຸມຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ລຽນຕິດ ແລະ ລ່າສຸດນີ້ກໍມີຂ່າວວ່າ ທ້າວ ອົງກິມວາ ສັນຊາດມາເລເຊຍ ອາຍຸປະມານ 40 ປີ ພໍ່ຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດລາຍໃຫຍ່ ຜູ້ລີ້ຊ່ອນຢູ່ປະເທດລາວ ທີ່ຖື ກຕຳຫຼວດລາວຈັບຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງໃນປະເທດລາວ ໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2023 ນັ້ນ ຖືກທາງການລາວສົ່ງໂຕໃຫ້ທາງການໄທແລ້ວ ໃນວັນທີ 11 ມົກກະລາ 2024 ນີ້ ຢູ່ທີ່ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທແຫ່ງທີ 1 ນະຄອ ນຫຼວງວຽງຈັນ ໜອງຄາຍ ຕາມທີ່ທາງການໄທຮ້ອງຂໍ ແລະ ທາງການໄທກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈທາງການລາວ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການສົ່ງຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ຕາມຄຳຮ້ອງຂໍ ແລະ ພ້ອມທັງໄດ້ມອບເງິນລາງ ວັນຈັບໂຕໃຫ້ຈຳນວນ 1 ລ້ານບາດ ຫຼືປະມານ 635 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ທາງການລາວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ຕິດຕໍ່ຖາມໄປຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເ ສບຕິດຂອງໄທທ່ານໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບຄຳຕອບວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບໂຕທ້າວ ອົງກິມວາ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທກໍຈະໄດ້ດຳເນີນຄະດີຜູ້ຖືກກ່າວຫາລາຍນີ້ ໃນຄະດີຢາເສບຕິດຢູ່ປະເທດໄທ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວໃນມື້ວັນທີ 15 ມົກກະລານີ້ວ່າ ທ້າວ ອອງກິມວາ ເຂົາເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາຄະດີຢາເສບຕິດທີ່ ທີ່ເມືອງໄທ ກໍຕອນນີ້ກໍໄດ້ດຳເນີນການຈັບກຸມແລ້ວກໍ ທ່ານກ່າວວ່າ ທ້າວ ອອງກິມວາ ເປັນຜູ້ຖືກກ່າວຫາຄະ ດີຢາເສບຕິດຢູ່ເມືອງໄທ ຕອນນີ້ກໍໄດ້ດຳເນີນການຈັບກຸມ ແລ້ວກໍສົ່ງໂຕໄປຍັງສຳນັກງານຕຳຫຼວດສອບສວນ ເຊິ່ງພະນັກງານຕຳຫຼວດສອບສວນກໍນຳໄປຝາກຂັງຢູ່ຄ້າຍຄຸມຂັງ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລ າວໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການສົ່ງໂຕຜູ້ຖືກຕ້ອງຫາລາຍນີ້ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງກໍເປັນໄປຕາມຂອບຄວາມຮ່ວມມືປົກກະຕິລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ວ່າທ້າວ ອອງກິມວາ ນີ້ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ ຢູ່ປະເທດໄທ ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂະບວນການຄ້າຢາໄອສ໌ນ້ຳໜັກ 998 ກິໂລ ທີ່ຖືກຕຳຫຼວດໄທຈັບໄດ້ຢູ່ແຂວງຣາຊະບຸຣີ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງໄທ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈ ະສົ່ງໂຕທ້າວ ອອງກິມວາ ນີ້ໃຫ້ທາງການມາເລເຊຍໃນພາຍຫຼັງ ຫຼື ບໍ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານີ້ ນັກກົດໝາຍລາວທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ການສົ່ງຕົວຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນຂອງລາວໃນເທື່ອນີ້ ແມ່ນເປັນໄປຕາມສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນລະຫວ່າງລາວກັບໄທ

ລາວ ແລະ ໄທ ໄດ້ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນລະຫວ່າງກັນ ໃນວັນທີ 5 ມີນາ 1999 ແລະ ທາງການລາວກໍໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2012 ແລະ ທາງການໄທກໍໄດ້ສົ່ງໂຕຜູ້ຮ້າຍຂ້າມ ແດນໃຫ້ທາງການລາວໃນຫຼາຍກໍລະນີ ເປັນຕົ້ນ ນາງ ພອນທິບ ໄຊປັນຍາ ແລະ ທ້າວ ອະນຸສິດ ພຸດທະວົງ ທີ່ເປັນຜູ້ຖືກກ່າວຫາໃນຄະດີສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ ເຊິ່ງຖືກຈັບໂຕໄດ້ຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ຖືກສົ່ງກັບປະ ເທດລາວໃນປີ 2022 ຕາມການສຶກສາວິໄຈຂອງທ່ານ ສຸບິນ ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ດຣ ອະພິຣັດ ເພັດສິຣິ ໃນປີ 2014 ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນລະຫວ່າງໄທກັບລາວ ພາຍຫຼັງປີ 2001 ລະບຸວ່າ ການ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນລະຫວ່າງໄທ ແລະ ລາວ ຍັງບໍ່ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຕາມສົນທິສັນຍາທີ່ທັງສອງຝ່າຍເຊັນກັນ ອີກທັງຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາແມ່ແບບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ດັ່ງນັ້ນ ພວກທ່ານຈຶ່ງ ສະເໜີໃຫ້ທາງການທັງສອງປະເທດປັບປຸງສົນທິສັນຍາໃຫ້ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ລະອຽດຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ສົນທິສັນຍາແມ່ແບບຂອງສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ ແລະ ນັກກົດໝາຍອີກທ່ານໜຶ່ງກໍກ່າວວ່າ ຂັ້ ນຕອນການສົ່ງໂຕຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນສຳລັບລາວ ກໍຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບາງປະການ ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ມີການດຳເນີນຄະດີຢູ່ປະເທດປາຍທາງມາແລ້ວ ຄັນຫາກສົ່ງກັບມາປະເທດຕົ້ນທາງ ກໍຈ ະເລີ່ມຂະບວນການສືບສວນສອບສວນໃໝ່ທັງໝົດ ເຊິ່ງກໍອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ຕາມຈັບກຸມຜູ້ຮ່ວມຂະບວນການຕື່ມອີກ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ການທີ່ ທີ່ປະເທດປາຍທາງດຳເນີນ ຄະດີໄປແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງສົ່ງກັບມາປະເທດຕົ້ນທາງ ປະເທດຕົ້ນທາງກະດຳເນີນຄະດີຄືເກົ່າ ສະນັ້ນ ໃນຂະບວນການດຳເນີນຄະດີມັນອາດຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຂອດການດຳເນີນຄະດີ ເພາະເຮົາບໍ່ມີ ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບໃນຂະບວນການການກະທຳຜິດຫັ້ນ ແລະ ກະບາງກໍລະນີ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ ເຮົາບໍ່ສາມາດເອົາມາໄດ້ເບິດ ເພື່ອຂໍຮູ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສົ່ງໂຕຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນໃນເທື່ອນີ້ ວິ ທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວໄທແຫ່ງທີໜຶ່ງ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຖິ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທ່ານໜຶ່ງເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກໍກ່າວວ່າ ທີ່ຜ່ານມາກໍຖືວ່າກົດໝາຍຂອງລາວໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີຢາເສບຕິດຢູ່ລາວ ມີເນື້ອໃນລາຍລະອຽ ດຫຼາຍ ເຊິ່ງສຳລັບກໍລະນີທ້າວ ອອງກິມວາ ກໍຕ້ອງມີການສືບສວນສອບສວນ ແລະ ວາງໂທດຕາມການກະທຳຜິດໂຕຈິງ ກ່ອນທີ່ຈະມີການສົ່ງໂຕໃຫ້ທາງການໄທຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ກົດໝາ ຍສະເພາະ ມາດຕາກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດນີ້ນະ ເຈົ້າ ເພິ່ນໄດ້ກຳນົດຢູ່ປະມານ 6 ໜ້າເຈ້ຍເນາະ ມັນຕ້ອງລະອຽດ ມັນຕ້ອງເບິ່ງໝົດ ເທົ່ານັ້ນ ອ່າ ເມັດ ເທົ່ານັ້ນກະລາມ ເພິ່ນວາງໂທດເນາະ ເປັນ ເປັນ ເປັນແຕ່ລ ະ ນ້ຳໜັກຂອງຢາ ຂຶ້ນກັບປະລິມານຂອງຢາ ທ້າວ ອອງກິມວາ ເປັນພໍ່ຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ທາງການຫຼາຍປະເທດຕ້ອງການໂຕ ຜູ້ກ່ຽວເປັນພໍ່ຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດລາຍໃຫຍ່ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຕັ້ງແຕ່ປະເທດລາວ ໄທ ມາເລເຊຍ ສິງກະໂປ ຈີນ ໄຕ້ຫວັນ ໄປເຖິງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເຊິ່ງພົນຕຳຫຼວດໂທ ພານຸຣັດ ຫຼັກບຸນ ເລຂາທິການສຳນັກງານຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງໄທ ຖະແຫຼງ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນໄທວ່າ ການຈັບກຸມເຄືອຂ່າຍຂອງທ້າວ ອອງກິມວາ ຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ມາ ມີ 11 ຄະດີ ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ທັງໝົດ 35 ຄົນ ແລະ ຍຶດຂອງກາງປະເພດຢາໄອຈຳນວນ 4.4 ຕັນ ເຮ ໂຣອີນ 493 ກິໂລກຣາມ ແລະ ໂຄເຄນ 12 ຕັນ ທ່ານຄາດວ່າ ການຈັບກຸມທ້າວ ອອງກິມວາ ໃນເທື່ອນີ້ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຄ້າຂາຍຢາໄອຂ້າມຊາດໄປປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ໄດ້ເຖິງ 30-40 ສ່ວນຮ້ອຍ ສ ະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ ພອດແຄສ ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດຕາ ເປັນຈັ່ງໃດ ອ່າ ສະບາຍດີຢູ່ ເຈົ້າ ຕາມເຄີຍ ສະບາຍດີຢູ່ ຕາມເຄີຍ ອ່າ ສຳລັບ EP ນີ້ ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາຂອງພວກເຮົາ ຈະມາສຳພາດອາຈານ ສຸເນດ ໂພທິສານ ທີ່ເປັນນັກປະຫວັດສາດລາວຄົນທຳອິດ ຕອນນີ້ ເພິ່ນຢູ່ໃນສາຍກັບພວກເຮົາແລ້ວ ສະບາຍດີອາຈານສຸເນດ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຂອບໃຈຫຼາຍທີ່ມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາຂອງພວກເຮົາ ເຈົ້າ ທັງຄົນລາວແດ່ ກັບຄົນຕ່າງປະ ເທດແດ່ ເຂົາເຈົ້າກໍມັກຖົກຖຽງກັນວ່າ ແມ່ນແທ້ບໍ່ອາຈານ ທີ່ເຂົາເຈົ້າວ່າບັນພະບຸລຸດລາວນີ້ ເພິ່ນອົບພະຍົບມາຈາກພູເຂົາອັນໄຕນະ ອັນໄຕນັ້ນ ເຈົ້າ ນີ້ຂ້ອຍໄປຢູ່ມາແລ້ວ ດຽວເລົ່າໃຫ້ເຈົ້າຟັງເດີ້ ເອີ ເປັນຈັ່ ງ ໄປນອນຢູ່ກັບໂຕຕີນພູອັນໄຕນະ ຕອນໄປຮຽນມົງໂກລີນັ້ນນະ ເດືອນໜຶ່ງພຸ້ນໃດ ຮຽນຢູ່ຫັ້ນ ຫຼຽວເຫັນເທິງພູເຂົາ ຂະໜາດວ່າປະເທດມົງໂກນນີ້ 12 ເດືອນເນາະ ມີແຕ່ 3 ເດືອນເທົ່ານັ້ນບໍ່ມີຫິມະ ຕອນຂ້ອຍໄປນີ້ ຮ້ອນສຸດ ເຈົ້າເຊື່ອບໍ່ ຫິມະຍັງໄຫຼຢູ່ ໝາຍຄວາມວ່າ ຮ້ອນສຸດ ແຕ່ຫິມະຍັງປົກຄຸມພູເຂົາອັນໄຕຢູ່

ຄືໝາຍຄວາມວ່າເຮົາໄປຢູ່ກັບໄທ 20 ປີນີ້ ເຮົາໄປຮຽນກັບເຂົາໃດ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້ອຍເດ້ ໄປເຈີແຕ່ຄູບາອາຈານໃຫຍ່ໆ ໂດຍສະເພາະຄົນທາງພາກອີສານ ເຂົາກໍເກັ່ງເລື່ອງປະຫວັດສາດ ເກັ່ງເລື່ອງຄວ າມເປັນອີສານ ເຮົາກໍໄດ້ຂໍ້ມູນໃໝ່ຫຼາຍຂະໜາດ ເພາະສະນັ້ນຂ້ອຍກໍໄດ້ຢິບເອົາພວກນັ້ນລະມາເພີ່ມເຂົ້າ ເພີ່ມເຂົ້າ ບັດນີ້ມັນໜາເກືອບສອງສາມທົບ ຢາກວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ແລ້ວຂ້ອຍກໍຄິດວ່າກ່ອນຂ້ອຍຊິຈາກໂລກ ໄປ ຂ້ອຍຊິ ດຽວນີ້ຂ້ອຍພິມເປັນພາສາໄທຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກຳລັງແປເປັນພາສາລາວ ຄືມາມາຮຽບຮຽງໃໝ່ ຢ່າພາດເນາະ ຟັງແລ້ວກໍຢ່າລືມກົດໄລ້ ກົດແຊ ບອກຕໍ່ກັນໄປວ່າ ສາມາດຟັງລາຍການເມືອງລາວປ ະຈຳສັບປະດາພອດແຄສໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ທຸກເວລາ ແລະທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ແລະກໍໃຫ້ທ່ານກົດໄລ້ ກົດແຊໄປນຳເດີ້ ຫຼັງຈາກຮັບຟັງຮັບຊົມແລ້ວ ສຳລັບມື້ນີ້ ພວກເຮົາ 2 ຄົນລາທ່ານໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນ ນີ້